ຄົນນິວຊີແລນ 30 ຄົນຖືກເນລະເທດສົ່ງກັບຄືນປະເທດນິວຊີແລນ ໃນຫວ່າງວັນຈັນທີ 15 ແລ້ວນີ້ ຄົນນິວຊີແລນ 15 ຄົນທີ່ລໍຄອຍການຖືກເນລະເທດອອກໄປຈາກປະເທດອົດສະຕຣາລີ ຖືກສົ່ງກັບຄືນໄປຮອດໄປເຖິງ ປະເທດນິວຊີແລນແລ້ວ 15 ຄົນນັ້ນຖືກເນລະເທດຍ້ອນທີ່ຖືກມອງເຫັນວ່າມີປະຫວັດອັນບໍ່ຮັກບໍ່ດີໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ພາຍຫຼັງທີ່ຖືກສານກົດໝາຍ ຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີຕັດສິນຊີ້ຂາດມີຄວາມຜິດກັບອ າຊະຍາກຳບາງສິ່ງບາງຢ່າງໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ແລ້ວບໍ່ມີສິດຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີໄດ້ ໃນສະໄໝ 80 ຄົນຫວຽດນາມບາງຜູ້ບາງຄົນທີ່ກະທຳອາຊະຍາກຳອັນຮ້າຍແຮງ ດັ່ງຊາຍຄົນໜຶ່ງທີ່ມີຊື່ວ່າ ນາ ມ ຈຳນາມສະກຸນບໍ່ໄດ້ ຈຳຄຸກຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີຍ້ອນມີຄວາມຜິດກັບຄະດີຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ອັນມີດ້ວຍ ຂູດຮີດຮ້ານຄ້າຮ້ານຂາຍຂອງຄົນຫວຽດນາມໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ທັງກໍຕັດນິ້ວມືຂອງຜູ້ທີ່ ບໍ່ຍອມຮັບໃຊ້ຕົນໃຫ້ເປັນຕົວຢ່າງໃຫ້ເບິ່ງ ຖືກເນລະເທດກັບຄືນໄປຍັງປະເທດຫວຽດນາມ ແຕ່ຜູ້ກ່ຽວເປັນອົບພະຍົບ ນີ້ແປວ່າຜູ້ກ່ຽວບໍ່ມີປະເທດຊາດ ແລະ ສັນຊາດ ໃນການກະທຳຜິດ ແລະ ຮັບໃຊ້ໂທດໂດຍ ການຕິດຄຸກຍາວນານແລ້ວ ຜູ້ກ່ຽວຖືກເນລະເທດ ດັ່ງທີ່ເວົ້າມານັ້ນ ເລີຍຖືກເນລະເທດ ຫຼືວ່າສົ່ງກັບຄືນໄປຍັງປະເທດຫວຽດນາມບໍ່ໄດ້ ເພາະປະເທດຫວຽດນາມເອງກໍບໍ່ຮັບເອົາຜູ້ກ່ຽວ ແຕ່ວ່າໃນຂ່າວນັ້ນ ຜູ້ກ່ຽວຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີໄດ້ຕະຫຼອດມາ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າຜູ້ກ່ຽວຖືກເຕະອອກໄປຈາກປະເທດອົດສະຕຣາລີໄປຍັງປະເທດເດີມຂອງຜູ້ກ່ຽວແລ້ວຫຼືບໍ່ ນີ້ແມ່ນເກີດຂຶ້ນໃນສະໄໝ 80 ພຸ້ນເດ ເມື່ອຄົນນິວຊີແລນ 15 ຄົນນັ່ງຍົນໄປລົງສູ່ສະໜາມບິນສາກົນໃນປະເທດນິວຊີແລນແລ້ວ ພວກເຂົາເຈົ້າທັງໝົດ ພົ້ນໂທດພົ້ນກຳທີ່ໄດ້ກະທຳຂຶ້ນຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ເພາະເປັນຄົນນິວຊີແລນທີ່ກັບຄືນໄປຍັງປະເທດເດີມຈາ ກຕ່າງປະເທດ 15 ຄົນນັ້ນຖືກກັກໂຕໄວ້ຢູ່ໃນສູນກັກຂັງຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີ ຢູ່ໃນນະຄອນ Melbourne ແລະ Brisbane ພວກເຂົາເຈົ້າຖືກປຸກລຸກຂຶ້ນໃນທ່ຽງຄືນ ແລ້ວຖືກສັ່ງໃຫ້ມ້ຽນເຄື່ອງມ້ຽນຂອງ ກ່ອນທີ່ຖື ກກັບມື ແລ້ວນຳສົ່ງຂຶ້ນຍົນ ບິນໄປຍັງປະເທດນິວຊີແລນ ພວກເຂົາເຈົ້າໃຊ້ເວລາມື້ແລກໆຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນບ່ອນຄວາຣັນຕີນຂອງປະເທດນິວຊີແລນ ທ່ານ Chris Hipkins ລັດຖະມົນຕີສາທາລະນະສຸກນິວຊີແລນຢັ້ ງຢືນການທີ່ພວກດັ່ງກ່າວໄປຮອດໄປເຖິງປະເທດນິວຊີແລນແລ້ວ ແລະ ກໍບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າໃຫ້ຄວາມຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມື ແລະ ຖືກຕ້ອນຮັບດັ່ງເປັນຄົນທີ່ໄປຮອດໄປເຖິງປະເທດນິວຊີແລນໃໝ່ໆ ກ່ຽວ ກັບອັນນີ້ມັນບໍ່ຄືກັນກັບ ພັກລັດຄອມມູນິດສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ທີ່ໃນບໍ່ນານແລ້ວນີ້ບໍ່ຍອມຮັບເອົາຄົນລາວ ລາວແທ້ໆ ທັງຖືສັນຊາດສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ທີ່ຖື ກສະຫະລັດອາເມລິກາເນລະເທດກັບຄືນສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ຍ້ອນຢູ່ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາເກີນວີຊາ ຈົນວ່າສະຫະລັດອາເມລິກາບັດນີ້ງົດການໃຫ້ວີຊາແກ່ຄົນລາວເຂົ້າໄປ ຍັງສະຫະລັດອາເມລິກາ ຫ້ອງການ Border Force ຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີ ບໍ່ຍິນຍອມເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດໃດໆໃຫ້ຊາບໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບການຈະມີການເນລະເທດຄົນນິວຊີແລນອີກຕື່ມ ນະໂຍບາຍເນລະເທດຄົນນິ ວຊີແລນຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີເປັນສິ່ງທີ່ປະເທດນິວຊີແລນບໍ່ເຫັນດີເຫັນພ້ອມນຳ ແຕ່ໃນວັນຈັນທີ 13 ມິຖຸນາແລ້ວນີ້ ລັດຖະບານນິວຊີແລນຢັ້ງຢືນວ່າພວກເພິ່ນຄາດວ່າຈະມີຄົນນິວຊີແລນອີກ 15 ຄົນຈະຖືກເ ນລະເທດໄປຮອດໄປເຖິງປະເທດນິວຊີແລນ ໃນເວລາຜ່ານມາ ຍານາງ Jacinda Ardern ນາຍົກລັດຖະມົນຕີນິວຊີແລນ ມີປາກມີສຽງດັງກ້ອງກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວການເນລະເທດຄົນນິວຊີແລນໂດຍປະເທດອົດສະຕຣາ ເລຍ ໂດຍອ້າງວ່າປະເທດອົດສະຕຣາເລຍພະຍາຍາມເທທອກບັນຫາຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍໃສ່ນິວຊີແລນ ກະທັ້ງທີ່ມີຜູ້ຖືກເນລະເທດໄປຮອດໄປເຖິງປະເທດນິວຊີແລນແລ້ວກໍຕາມ ຄົນນິວຊີແລນ ທີ່ຢູ່ໃນສູນກັກຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຢູ່ໃນເວລານີ້ ທີ່ກໍຈະຖືກເນລະເທດ ດັ່ງ ໂອມາ ມີໂຕກາ ທີ່ຢູ່ໃນສູນກັກຄົນນັ້ນມາແລ້ວ 2 ປີ ແມ່ນວ່າບໍ່ມີຄວາມສະທ້ອນສະເທືອນໃຈແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ